ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! دىققىتىڭلاردا ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ ئون ئىككىنچى ماي جۈمە كۈنىدىكى بىر سائەتلىك رادىيو ئاڭلىتىشى. مەزكۇر ئاڭلىتىشىمىزنىڭ رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنى مۇنداق ئورۇنلاشتۇردۇق.

ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك مۇھىم ۋەقە-ھادىسىلەر ھەققىدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزلىرىنى دىققىتىڭلارغا سۇنماقچى. مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى كۈتىمىز. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلىرىمىزدە بولسۇن.
رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ ئونىنچى مايدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئامېرىكا ساقچى دائىرىلىرى كالىفورنىيە ۋە فلورىدا شتاتلىرىدىكى خىتايلار ماڭدۇرۇۋاتقان كۈنتاختا زاۋۇتلىرىنى تۇيۇقسىز تىنتىپ، ئۇلارنىڭ زاۋۇت ۋە ئىشخانىلىرىنى پېچەتلىگەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، خىتاينىڭ جىنكو كۈنتاختا شىركىتىنىڭ باش شتابى شاڭخەي شەھىرىدە بولۇپ، ئامېرىكا تەۋەسىدىكى بۇ زاۋۇتلىرى ئامېرىكا فېدېراتىپ تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ ئاختۇرۇش بۇيرۇقى بويىچە ئاختۇرۇلغان. ئامېرىكا ۋەتەن خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىكى بۇ قېتىمقى ئاختۇرۇشنىڭ سەۋەبىنى ھازىرچە ئاشكارىلىمىغان. مەزكۇر شىركەت بولسا دۇنيادىكى كۈنتاختا ئىشلەپچىقىرىشتا مەھسۇلات مىقدارى ئەڭ كۆپ بولغان زاۋۇتلارنىڭ بىرى ئىكەن. ئەمما شىركەتنىڭ باياناتچىسى بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، بىز ئەخلاق پىرىنسىپلىرىغا ۋە ئامېرىكا قانۇنلىرىغا تولۇق رىئايە قىلغان ئاساستا ئىش كۆرۈپ كېلىۋاتىمىز دەپ تۇرۇۋالغان. فلورىدا خەۋەرلىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىكى جىنكو شىركىتىنىڭ ئۆز مەھسۇلاتلىرىنى ئاۋۋال باشقا بىر مەملىكەتكە ئەۋەتىپ، شۇ جايدىن ئامېرىكا تەۋەسىگە ئېلىپ كىرىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئەمما دۇنيادىكى كۈن تاختا مەھسۇلاتلىرىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى خىتايدىن كېلىدىغانلىقى، خىتاي تەمىنلەۋاتقان ھەمدە غايەت زور جاپالىق جىسمانىي ئەمگەك بەدىلىگە پۈتۈپ چىقىۋاتقان بۇ كۈن تاختا مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئاساسىي جەھەتتىن ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ مەھسۇلى ئىكەنلىكى بىر نەچچە يىلدىن بۇيان ھەر قايسى ساھەنىڭ زور دىققىتىنى قوزغاپ كەلگەن ئىدى. فوربىس تورىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بۇ ھەقتە مەخسۇس بايانات بېرىپ، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېننىڭ ئاسىيا تەۋەسىدىن كۈنتاختا ئىمپورت قىلىشتا ۋاقتىنچە چەك قويماسلىق ھەققىدىكى بەلگىلىمىسىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش تەلىپىنى بىلدۈرگەن. دۇنيا بانكىسى ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرلىكىنىڭ جازا تىزىملىكىدىكى بەش خىتاي شىركىتىگە يىگىرمە بەش مىليون دوللاردىن ئارتۇق پۇل بەرگەن. ئامېرىكا ھۆكۈمەت مەسئۇلىيىتىنى كۆزىتىش ئىدارىسى ئونىنچى ماي ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى بىر دوكلاتقا قارىغاندا، بۇ شىركەتلەر خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە ئارمىيەسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك شىركەتلەر ئىكەن. دۇنيا بانكىسى، ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرلىكىنىڭ جازا تىزىملىكىدىكى خىتاي خەۋەرلىشىش قۇرۇلۇش چەكلىك شىركىتى، خىتاي دۆلەتلىك خىمىيە سانائىتى شىركىتى، خىتاي كۆچمە خەۋەرلىشىش گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى، خىتاي دۆلەتلىك ئېلېكترون ئىمپورت-ئېكسپورت شىركىتى ۋە خۇاۋېي شىركىتىنى مەبلەغ بىلەن تەمىنلىگەن ئىكەن. ئۇ دوكلاتقا قارىغاندا خۇاۋېي شىركىتى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى دۇنيا بانكىسى بىلەن توققۇز مىليون دوللاردىن ئارتۇق توختام تۈزگەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا خىتاي شىركەتلىرى ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلغىچە دۇنيا بانكىسىنىڭ بارلىق توختاملىرىنىڭ يىگىرمە توققۇز پۈتۈن ئوندىن ئىككى پىرسەنتىنى ئالغان. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىلگىرى دۆلەت خەۋپسىزلىكى ئەندىشىسى سەۋەبىدىن خىتاي ئارمىيەسى قوللىغان خۇاۋېي شىركىتىنى ئامېرىكىدا يېڭى مەھسۇلاتلارنى سېتىش ياكى ئىمپورت قىلىشتىن چەكلىگەن ئىدى. ئىلگىرى دۇنيا بانكىسىنىڭ ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىدىكى بەش ئالىي مەكتەپنىڭ كەسپىي تەربىيەلەش پىروگراممىسىغا ئەللىك مىليون دوللار قەرز پۇل بەرگەنلىكى ئاشكارىلانغان. دۇنيا بانكىسىنىڭ بۇ قىلمىشى كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنىڭ، ئامېرىكىدىكى ئەركىنلىك سارىيى قاتارلىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ ۋە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنىڭ دىققىتىنى ۋە نارازىلىقىنى قوزغىغانىدى. دۇنيا بانكىسىدىن مەبلەغ ئالغان خىتاي ئارمىيىسى بىلەن چېتىشلىق ئورگانلار بۇنىڭلىق بىلەنلا چەكلىنىپ قالمىغان. ئەنگلىيە شېففىلد ھاللىم ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىكى دوكلاتىدا كۆرسىتىشىچە، بىڭتۈەنمۇ ئىلگىرى دۇنيا بانكىسىدىن يەتتە پۈتۈن ئوندىن بىر مىليون مەبلەغ ئالغان ئىكەن. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى بىڭتۈەن ئورگانى ۋە ئۇنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئىككى نەپەر ئەمەلدارىغا جازا تەدبىرى ئېلان قىلغان ئىدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاپرېل كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى، خەلقئارا پۇل مۇئامىلە ئورگانلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چېتىشلىق شىركەتلەرگە ئاز دېگەندە تۆت يۈز سەكسەن ئالتە مىليون دوللار پۇل تەمىنلىگەنلىكىنى جاكارلىغان. بۇ كومىتېت خەلقئارا پۇل مۇئامىلە شىركەتلىرىنى ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك، يەر سېتىۋېلىش، مىللىي كەمسىتىش، مۇھىت ۋە مەدەنىيەت بۇزغۇنچىلىقىغا چېتىشلىق شىركەتلەرگە ياردەم قىلىشنى توختىتىشقا چاقىرغان ئىدى.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن ئەپەندى توققۇزىنچى ماي كۈنى خىتاي ھۆكۈمىتىنى بىيولوگىيەلىك ۋاسىتىلار ۋە گېن ئەۋرىشكىسىنى يىغىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلار ۋە تىبەتلەرنى باستۇرۇش بىلەن ئەيىبلىگەن ئىدى ئۇ سۆزىدە خىتاي ئىجرا قىلىۋاتقان بۇ نازارەت چارىلىرىنىڭ ئايرىم ئىرقىي تۈركۈمگە تەۋە بولغان خەلقلەرنى نىشان قىلغانلىقىنى ئەيىبلەپ، ھازىر بۇ ئەھۋال داۋاملىق ھالدا كېڭەيمەكتە دەپ كۆرسەتكەن. خەۋەر ھەپتىلىكى گېزىتىنىڭ ئون ئىككىنچى مايدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمەي ئامېرىكا خىتاي ئوتتۇرىسىدا بىر مەيدان دىپلوماتىيە ئۇرۇشى باشلانغان. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، بۇ ئەيىبلەشلەر پۈتۈنلەي ئاساسسىز، بۇلارنىڭ توقۇپ چىقىلغان يالغان ئىكەنلىكى ھەممىگە ئايان پاكىتتۇر، دېگەن. شۇنىڭدەك خىتاينىڭ قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىنىدىغانلىقىنى، خىتايدىكى بارلىق پۇقرالارنىڭ، جۈملىدىن خىتاي بولمىغانلارنىڭمۇ شەخسىيەت ھەقلىرىنىڭ قانۇن بويىچە قوغدىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن. ھالبۇكى خىتايدا كومپارتىيەنىڭ دېگىنى قانۇن ئىكەنلىكىنى، ئۇيغۇر دىيارىدىكى مىليونلارچە ئۇيغۇرنىڭ گېن ئەۋرىشكىسىنى يىغىشتا ھېچكىمنىڭمۇ رۇخسىتى ئېلىنمىغانلىقىدەك رېئاللىقنى تىلغا ئالمىغان. بۇ ئەھۋاللارنى لاگېر شاھىتلىرىمۇ كۆپ قېتىملىق گۇۋالىق يىغىنلىرىدا ئالاھىدە تەكىتلىگەن بولۇپ، لاگېرلاردىكى قىز-چوكانلارنى پەرزەنت كۆرەلمەس قىلىۋېتىشتىمۇ ئۇلارنىڭ رۇخسىتىنى ئېلىش مەۋجۇت بولمىغان. دەرۋەقە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى زور باستۇرۇشتا ئۇيغۇرلارنىڭ گېن ئەۋرىشكىلىرىنى توپلاش ئارقىلىق ئۇلارنى كونترول قىلىشنىڭ يېڭى سەۋىيەسىنى بەرپا قىلىپ چىققانلىقى ۋاشىنگتون پوچتىسى، نيۇ يورك ۋاقتى، پۇل مۇئامىلە ۋاقتى قاتارلىق نەچچە ئونلىغان دۇنياۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا كەڭ خەۋەر قىلىنغان.

شۇنىڭ بىلەن بىرگە نۆۋەتتە شىنجاڭدىكى ۋەزىيەتنىڭ چوڭ جەھەتتە مۇقىم، مىللەتلەرنىڭ ئىتتىپاق ئىكەنلىكى ھەققىدە ۋەز ئېيتقان مۇھاجىرلار ئۆمىكىنىڭ ئەزالىرىمۇ سۆز ئېلىپ ئۆزلىرىنىڭ شىنجاڭدىكى ۋەزىيەتنىڭ چەت ئەلدە تەكىتلەنگەندەك ئەمەسلىكىگە شاھىت بولغانلىقى، بۇنى تاشقى دۇنيادا تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرگە چۈشەندۈرىدىغانلىقى، ۋە شىنجاڭ ھەققىدىكى ھېكايىلەرنى تېخىمۇ ياخشى سۆزلەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. خىتاي مۇھاجىرلىرىنىڭ بۇ قېتىمقى ئۇيغۇر ئېلى زىيارىتى ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ ئاتالمىش شىنجاڭ ھېكايىسىنى سۆزلەش تەشۋىقات پىلانى بويىچە بىر قېتىملىق ھەرىكەتكە تەييارلىق قىلىۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلاپ بەرگەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى مۇھاجىرلار ئارقىلىق ئۆز تەشۋىقاتىنى كېڭەيتىشى يىللاردىن بۇيان ئىزچىل داۋام قىلىپ كەلگەن بولۇپ، نەچچە ئون يىللاپ چەت ئەل پۇقرالىقىدا بولغان بىر قىسىم خىتايلارنىڭ ئاستىرتىن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچۈن تۈرلۈك جاسۇسلۇق قىلمىشى بىلەن شۇغۇللانغانلىقى يېقىندىن بۇيان كۆپلەپ پاش بولغان. شۇ قاتاردا تۈركىيەدىكى بىر قىسىم خىتايپەرەست ئۇيغۇرلار، جۈملىدىن سابىر بوغدا قاتارلىقلارمۇ خىتاي مۇھاجىرلىرى دېگەن نامدا مۇشۇ خىلدىكى تەشۋىقاتقا قورال بولۇپ كەلگەن ئىدى. ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىلىرى تۈپەيلىدىن خىتاينىڭ خەلقئارادا يېتىم قېلىشى بارغانسېرى روشەنلىشىۋاتقاندا، بۇ خىلدىكى كونا ئويۇنلارنىڭ قايتىدىن ئوتتۇرىغا چىقىشى ئەنە شۇ خىلدىكى مۇددىئالار ئۈچۈن خىزمەت قىلىدۇ دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. ئەركىنلىك سارىيى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى مەخسۇس دوكلاتتا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇشۇ خىلدىكى تەشۋىقات پائالىيىتى بايان قىلىنىپ، شى جىنپىڭنىڭ كىتابخانلار ياكى تاماشىبىنلار دۇنيانىڭ قەيىرىدە بولۇشىدىن قەتئىينەزەر

پايتەخت ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان جۈمە كۈنىدىكى بۇ بىر سائەتلىك رادىئو ئاڭلىتىشىمىزنىڭ رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. نۆۋەتتىكى مىنۇتلارنى بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسىگە بېغىشلايمىز. مەزكۇر سەھىپىمىزدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز، شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا، ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك يېڭى ھەمدە مۇھىم تېمىلاردا تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزلىرىنى ئۇلاپ ئاڭلاتماقچىمىز. دىققەت بەرگەيسىلەر. ئىسلام دۆلەتلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار دۇچ كەلگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىققا سۈكۈت قىلىشى، ئىسلامىيەتنىڭ ھاقارەتكە ئۇچرىشى، ئۆزگەرتىلىشى ۋە ئاخىرقى ھېسابتا يوق قىلىنىشىنى كۆرمەسكە سېلىشى خىتاي بىلەن داۋاملىق سودا قىلىشى، ۋە يېقىن دوستلۇقىنى داۋاملاشتۇرۇشى تەتقىقاتچىلار ھەمدە سىياسىي ئانالىزچىلار دىققەت قىلىپ كېلىۋاتقان مەسىلە بولماقتا. يېقىندا جون خوفمەن ئىمزاسىدا ئېلان قىلىنغان خىتاي نېمىشقا ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش ئۈچۈن ئوتتۇرا شەرقتىكى شېرىكلىرىنى تاپتى ناملىق ماقالىدە بۇ مەسىلىنىڭ گېئوسىياسىي سەۋەبلىرى ۋە ئىدېئولوگىيەلىك مۇناسىۋەتلىرى چوڭقۇر تەھلىل قىلىنغان تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. ئىسلام ئەللىرىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا پەرۋا قىلماسلىقى، مەچىتلەرنىڭ چېقىلىپ قۇرئاننىڭ كۆيدۈرۈلۈشىنى، ئىسلامنىڭ مەنىۋى كېسەللىك دەپ قارىلىپ چەكلىنىشى ياكى خىتايچىلاشتۇرۇلۇشىنى كۆرمەسكە سېلىشى تا ھازىرغىچە تەتقىقاتچىلار ۋە سىياسىي ئانالىزچىلار دىققەت قىلىپ كېلىۋاتقان مەسىلە بولماقتا. يېقىندا ئەرەب دۇنياسى ئۈچۈن دېموكراتىيە تورىدا جون خوفمان ئىمزاسىدا ئېلان قىلىنغان خىتاي نېمىشقا ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش ئۈچۈن ئوتتۇرا شەرقتىكى شېرىكلىرىنى تاپتى ناملىق ماقالىدە بۇ مەسىلە ئەتراپلىق ۋە چوڭقۇر تەھلىل قىلىنغان ماقالىدە ئېيتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى مۇسۇلمانلار كۆپ سانلىق دۆلەتلەر بولۇپمۇ ئوتتۇرا شەرق دۆلەتلىرىدىن ئۇيغۇر رايونىدا يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن كارى بولماسلىقنى تەلەپ قىلىپلا قالماي بەلكى بۇ جىنايەتنى يوللۇق ۋە توغرا دەپ ماختىشىنى قولغا كەلتۈرۈشكە ئۇرۇنۇپ كەلگەن. نەتىجىدە بۇ دۆلەتلەرنىڭ كاتتىباشلىرى خىتايدىكى سودىسى، خىتايدىن كىرگۈزىدىغان مەبلىغى ۋە نېفىت بازىرىدا خىتايدىن كېلىدىغان نەپكە تايىنىپ قالغانلىقى ئۈچۈن خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان مىللەتلەرنى باستۇرۇشىغا سۈكۈت قىلىپلا قالماي، بەلكى ئۇنى ئاشكارا ماختاشقا ۋە خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىشقا باشلىغان. بولۇپمۇ سەئۇدى ئەرەبىستان ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى ۋە مىسىر قاتارلىق دۆلەتلەر خىتاينىڭ تەشۋىقاتىغا ئاشكارا ماسلاشقان ھەتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشىغا بىۋاسىتە ياردەم بەرگەن بولۇپ خىتاينىڭ تەلىپىگە ئاساسەن بۇ دۆلەتتىكى ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بەرگەن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىل بۇ ئۈچ دۆلەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئوتتۇز يەتتە دۆلەت بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشى رەئىسىگە ئىمزالىق مەكتۇپ يوللاپ خىتاينىڭ قانداقتۇر خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىغا قوشقان تۆھپىسىنى ماختىغان خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭدىكى تېررورلۇق بۆلگۈنچىلىك ۋە ئەسەبىيلىككە زەربە بېرىپ قايتىدىن تىنچلىق ۋە خەۋپسىزلىك بەرپا قىلدى دېگەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشى يىغىنىدا يۇقىرىقى دۆلەتلەردىن باشقا قاتار ئىندونېزىيە سۇدان ۋە پاكىستان قاتارلىق دۆلەتلەر غەرب ئەللىرى ئوتتۇرىغا قويغان شىنجاڭدا يۈز بېرىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىش قىلمىشلىرىنى مۇزاكىرە قىلىش تەكلىپىنى رەت قىلغان بۇ ماقالىنىڭ ئاپتورى ئوتتۇرا شەرق مەسىلىلىرى مۇتەخەسسىسى دوكتور جون خوفمان رادىئومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ

تۈركىيە بۇ مەسىلىدە بىر ئاز كۈچلۈك ئىپادە بىلدۈرگەن بولسىمۇ، يېقىنقى مەزگىلدە جىمىپ قالدى، چۈنكى تۈركىيەنىڭ خىتاي بىلەن بولغان ئىقتىسادىي ھەمكارلىقى بۇ بىر نەچچە يىلدا راۋاجلاندى. ئوتتۇرا شەرق ئەللىرىگە ۋە پاكىستانغا قارايدىغان بولساق، ئۇلار بارغانسېرى شەرققە، يەنى خىتايغا يېقىنلىشىۋاتىدۇ. خىتاي بىلەن شېرىكلىشىپ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش قىلمىشى كۆپىيىۋاتىدۇ. مەيلى ئەرەب ئەللىرى، مەيلى تۈركىيە ياكى ئىران بولسۇن بۇ جەھەتتە ئۇلار ئاساسەن ئوخشاش. ئامېرىكىنىڭ ئاقىللار مەركىزىدىن كاتو ئىنستىتۇتىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى مۇستافا ئاقيول رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ تۈركىيەنىڭ باشقا ئىسلام دۆلەتلىرىدىن بىر ئاز پەرقلىق ئىپادە بىلدۈرۈشىدە تۈركىيە خەلقىنىڭ تۈرتكىسى بولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى.
Türk hükümeti son 1-2 yıldır Uygurların yaşadığı zulmü farkındayız. Çin'e bu konuda hassasiyetlerimizi iletiyoruz gibi bir şeyler söylemeye başladılar. Bu çok zayıf aslında ama.
Muşu bir iki yıldan beri Türkiye hükümeti Uygurlar uçuravatkan zulümünü bilimiz. Bununla karab turalmaydıqallığımızı Xitayga bildirimiz degendek geplerini kıldı bu gap aciz bolsumu başka Müslüman davlatlariga bakanda sel yakşı. bu asasen Türkiye halkının bu ishga yaqindan diqqat qilishi soyasida bo'ldi Türkiye'deki milletçi ve dindar halk ko'pdan beri uyg'urlar uchrab kelayotgan zulmni biladi o'qitichi partiyalarmi bu masalani o'ttirg'a koydu.
İslami kamuoyu aslında uzun zamandır Uygurların yaşadığı zulmün farkındadır. Biraz itiraz sesleri yükseldi. Muhalefet partileri bunu gündeme getirdi.
بۇ يىل بىرىنچى ئاينىڭ بېشىدا سەئۇدى ئەرەبىستان مىسىر بەھرەيىن ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى قاتارلىق ئون تۆت دۆلەتتىن كەلگەن ئوتتۇز ئۆلىمادىن تەشكىللەنگەن ۋەكىللەر ئۆمىكى ئۇيغۇر رايونىنى زىيارەت قىلغان بولۇپ بۇلارنى ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىدە قۇرۇلغان دۇنيا مۇسۇلمانلىرى كېڭىشى ئۇيۇشتۇرغان مەزكۇر كېڭەشنىڭ رەئىسى ئەلى راشىد ئەل نۇئەيمى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭدا تېررورلۇققا زەربە بېرىش تىرىشچانلىقى ۋە خىتاي رەھبەرلىرىنىڭ بۇ رايوندىكى خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىش ئىرادىسى ماختاشقا لايىقتۇر دېگەن ماقالىدە بېرىلگەن يۇقىرىقى مىساللار مۇسۇلمان ئەللىرىنىڭ خىتاي بىلەن داۋاملىق يېقىن مۇناسىۋەت بولۇپ كەلگەنلىكىنى شۇڭا خىتاينىڭ ئۇ دۆلەتلەرنى بىر ياققا قايرىپ قويۇپ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇپ ئىسلامىيەتنى خالىغانچە دەپسەندە قىلىپ كەلگەنلىكىنى ياخشى يورۇتۇپ بەرگەن دوكتور جون خوفمان بۇ ماقالىسىدە

مەن بۇ ماقالەمدە تەكىتلىگىنىمدەك ئىسلام دۆلەتلىرىنىڭ خىتاي بىلەن ئورتاق نىشانى بار بۇ بولسىمۇ دىننى دۆلەت ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇش شۇڭا سەئۇدى ئەرەبىستان ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى مىسىر قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ مۇستەبىت ھۆكۈمرانلىرى ئىسلام دىنىنى بىر قوللۇق تۇتۇپ تۇرىدۇ خىتاي بولسا خىتاي كومپارتىيىسى ئىسلام دىنىنى ئۆزى بىر قوللۇق باشقۇرىدۇ ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇش دەل شۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر. ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئوتتۇرا شەرق دۆلەتلىرىنىڭ سىياسىي ئىسلامنى ئېكسپورت قىلىشىدىن ھەمدە شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ چەت ئەلدىكى ئىسلام جامائىتى بىلەن دۆلەت ھالقىغان مۇناسىۋەت باغلىشىدىن ئەنسىرەيدۇ ئەمما خىتاي نۆۋىتى كەلگەندە ئۇيغۇرلارنى خەلقئارادىكى تېررورىزمغا باغلاپ خالىغانچە باستۇرىدۇ ھەتتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارىدۇ دوكتور جون خوفماننىڭ قارىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى سىياسىي ئىسلامغا رادىكاللىققا زەربە بېرىشنى باھانە قىلىپ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش ۋە يوقىتىش پىلانىنى ئىجرا قىلماقتا ئون بىرىنچى سېنتەبىر ۋەقەسى ۋە ئەرەب باھارى ئىنقىلابىدىن كېيىن سەئۇدى ئەرەبىستان ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى مىسىر قاتارلىق ئوتتۇرا شەرق دۆلەتلىرى تېررورلۇققا زەربە بېرىشنى قورال قىلىۋالدى ئۆز ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى چىققۇچىلارنى دىندار بولسۇن ياكى دەھرىي بولسۇن تېررورچى دەپ باستۇردى خىتايمۇ ئۇيغۇرلارغا ئوخشاش ئۇسۇلنى قوللاندى ئۇلارنىڭ ھەممىسى غەربلىكلەرنىڭ ئىسلامدىن قورقۇش ئىدىيىسىنى قورال ئورنىدا پايدىلاندى بىز تېررورلۇققا زەربە بېرىۋاتىمىز دېدى ئەمەلىيەتتە بولسا بارلىق ئۆكتىچىلەرنى باستۇردى ئاپتورنىڭ قارىشىچە ئىسلام دۆلەتلىرى خىتاينى بۈگۈنكى دۇنيادىكى بۈيۈك سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي كۈچ دەپ تونۇيدۇ ئىككىنچىدىن بۇ دۆلەتلەرنىڭ كۆپىنچىسى مۇستەبىت ھاكىمىيەت بولۇپ ماھىيەتتە خىتاي ھاكىمىيىتى بىلەن ئوخشاش ئۈچىنچىدىن بۇ دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈمرانلىرى ئەرەب باھارىدىكى داۋالغۇشتىن دېموكراتىيىدىن چۆچۈگەن بولۇپ دېموكراتىيە بىلەن ئەركىنلىكنى ئامېرىكا ۋە غەرب ئەللىرىنىڭ مەھسۇلاتى دەپ قارايدۇ ۋە ئۇلارغا ئۆچمەنلىك قىلىدۇ تۆتىنچىدىن ئۇلار خىتاينى كەلگۈسىدە ئامېرىكا ۋە غەرب دۇنياسىغا قارشى كۈچ تەڭپۇڭلۇقى شەكىللەندۈرەلەيدىغان ھەتتا ئامېرىكىدىن ئېشىپ كېتىدىغان غەرب كۈچلىرىنىڭ بېسىمىغا قارشى مۇسۇلمانلار دۇنياسىنى ھىمايە قىلالايدىغان دۆلەت دەپ قارايدۇ مۇستافا ئاقيول ئەپەندى مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنى تەرك ئېتىشىدىكى بىرقانچە سەۋەبنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى

ئەمما بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنى قۇربان قىلىشى ناھايىتى رەزىل بىر ئىش. ئىككىنچىدىن، ئىسلام دۆلەتلىرىنىڭ ھۆكۈمدارلىرىنىڭ كۆپىنچىسى مۇستەبىت. ئۇلار خىتاي دۆلىتىنى ئىقتىسادىي ئۆرنەك سۈپىتىدىلا ئەمەس، سىياسىي ئۆرنەك سۈپىتىدە كۆرىدۇ. ئۈچىنچىدىن، خىتاي ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئىچكى ئىشىمىز دەپ تۇرۇۋالىدۇ. ئىسلام دۆلەتلىرىگە بۇ گەپ بەك ياقىدۇ. چۈنكى ئۇلارمۇ ئۆكتىچىلىرى ۋە ئاز سانلىق خەلقىنى باستۇرغاندا ئۇنى ئىچكى ئىشىمىز دەيدۇ. تۆتىنچىدىن مۇسۇلمانلار دۇنياسىدا غەرب دۈشمەنلىكى بار. پەلەستىن ئىسرائىلىيە مەسىلىسى بار. مۇسۇلمانلارنىڭ غەرب دۇنياسىغا بولغان نەپرىتى قارىغۇلارچە نەپرەت دەرىجىسىگە يەتكەنكى بارلىق يامانلىق غەربتىن كېلىدۇ. غەربكە قارشى تۇرغۇچىلار ياخشى دېگەن يەرگىچە كەلگەن. ئىسرائىلىيە پەلەستىنگە بومبا ئاتسا قوزغىلىپ كېتىدىغان مۇسۇلمانلار خىتاي ئۇيغۇرلارغا ئۇنىڭدىنمۇ ئېغىر زۇلۇم سالسا كارى يوق ئۇلارنىڭ دەردى ئامېرىكا غەرب ئىسرائىلىيە ۋەھاكازالار ھەتتا خىتاي بىلەن روسىيەنى غەربكە قارشى تۇرۇشتىكى ئەۋزەل كۈچ سۈپىتىدە كۆرىدۇ ھالبۇكى مۇسۇلمانلار زۇلۇم نەدە بولسا شۇ يەردە زالىمغا قارشى چىقىشى كېرەك. بۇ زۇلۇم غەرب كۈچلىرى تەرىپىدىنمۇ، شەرق كۈچلىرى تەرىپىدىنمۇ كېلىشى مۇمكىن. شۇئان دۇنيادا ئەڭ چوڭ ئىسلام قورقۇنچى بار دۆلەت خىتاي. بىراق مۇسۇلمانلار داۋاملىق ھالدا غەرب دۇنياسىدا ئىسلام قورقۇنچى بار دەپ سۆزلەش، يىغىن ئېچىش ۋە لەنەت ياغدۇرۇش بىلەن ئاۋارە.
Şu an dünyadaki en İslamofobik rejim Çin. Ee, ama Müslümanlar batıda İslamofobi var diye sürekli paneller yapıyorlar, konferanslar, e, lanetler yağdırıyorlar.
O yana Türkiye'nin bu qatımlıq saylımıdan keyin Türkiye'nin Uygurlar meselesindeki pozisiyasida zo'r o'zgarish bo'ladiganligini eskartib mundoq dedi Bence eğer Türkiye'de iktidar değişikliği olursa, Millet İttifakı iktidara gelirse Türkiye'nin Uygurlar konusundaki مەنچە ئەگەر تۈركىيەدە ھاكىمىيەت ئالماشسا، مىللەت ئىتتىپاقى ھۆكۈمەتنىڭ بېشىغا كەلسە، تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدىكى پوزىتسىيەسى ئوڭشىلىدۇ. خىتايغا قارشى تېخىمۇ كۈچلۈك ئاۋاز چىقىرىدۇ. چۈنكى ھۆكۈمەت بېشىغا كېلىدىغان پارتىيەلەر ئىچىدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئەڭ كۆپ ئوتتۇرىغا قويغان ئىيى پارتىيەسى بار. ئەخمەت داۋۇت ئوغلىنىڭ كېلەچەك پارتىيەسى بار. ئۇنىڭدىن باشقا تۈركىيە ئەردوغان پەيدا قىلغان غەرب دۈشمەنلىكىدىن بىر ئاز يىراقلىشىدۇ. خىتايدىن ئۆگىنىش، خىتايغا تايىنىش ئېڭىدىن قۇتۇلىدۇ. تۈركىيەدە ھۆكۈمەت راستتىنلا ئالمىشامدۇ، ئالماشمامدۇ ئۇقمايمىز. ئەگەر ئالمىشىپ قالسا، تۈركىيەگە بۇ جەھەتتىن ئىجابىي تەسىرى بولىدۇ دەپ ئويلايمەن. يولجاننى چۈشىنىرىم يىتار دېيىشىپ يولجاك بو ئومجاكمۇ كۆرجەس تەبى ئاما ئۇلۇس تۈركىيەيى ئولۇملى يۆندە بۇ ئاچىدا ئەتكىلىجەينى چۈشىنىرىم ئىنشاللا.
ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش مەسىلىسى ھەققىدە گۇۋالىق ئاڭلاش يىغىنى ئاچقان. يىغىندا خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە باشقا زوراۋان ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئىنسانلارنىڭ دىن ۋە ئېتىقاد ئەركىنلىكىنى چەكلەش قىلمىشلىرىنىڭ ھەتتا چەت ئەللەردىمۇ داۋام قىلىشى ۋە بۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇشنىڭ يوللىرى مۇھاكىمە قىلىنغان. تۆۋەندە بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن تەپسىلىي خەۋەر ئاڭلايسىلەر. ئونىنچى ماي كۈنى ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىدا دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكىنىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشقا ئۇچرىشى ھەققىدە بىر گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنى ئېچىلغان.
Good morning and welcome to today's hearing hosted by the US Commission on International Religious Freedom. My name is Nury Turkel. I am the chair of the commission. ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسى نۇرى تۈركەلنىڭ رىياسەتچىلىكىدە ئېچىلغان بۇ يىغىندا ئەركىنلىك سارىيى، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى، پۇقرالار تەجرىبىخانىسى قاتارلىق كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرىنىڭ تەتقىقاتچىلىرى گۇۋاھلىق بەرگەن. يىغىنغا يەنە ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى جېف مېركلى بىلەن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ دېموكراتىيە، كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئەمگەك ئىشلىرىغا مەسئۇل مۇئاۋىن ياردەمچى كاتىپى سكات بازبېي قاتنىشىپ، سوئاللارغا جاۋاب بەرگەن.
ئىم سېنېر جېف موركلي ئوف ئورېگون. ئەز كو چېئىر ئوف دە كونگرېسشنال ئېكزېكىئۇتىپ كوممىسسىئون ئون چاينا، ئاي بېلىئىف دە ترانسنېشنال رېپرېسشنز گرۆئىنگ ترېت تۇ دە رېئتس ئېن فرېئدمز ئوف پېئپىل ئال ئەكراسس دە گرۆئب. يىغىندا ئېچىلىش سۆزى قىلغان ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى جېف موركلى مۇستەبىت ھۆكۈمەتلەرنىڭ دىن ۋە ئېتىقاد ئەركىنلىكىنى چەكلەش ئۇرۇنۇشىنىڭ ھازىر پەقەت ئۆز دۆلەت چېگرىسى توختاپ قالماي بەلكى چەت ئەلەرگىچە جۈملىدىن ئامېرىكا تۇپراقلىرىغىچە كېڭەيگەنلىكىنى بۇنىڭ بىلەن ئامېرىكىدا تۇرۇۋاتقان ئۇيغۇر، تىبەت ۋە شۇنداقلا خىتاي ئۆكتىچىلىرىنىڭ ئىنتېرنېت تورىدا ياكى بىۋاسىتە ھالدا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ پاراكەندە قىلىشىغا ئۇچراۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئۇ يەنە ھازىر ئىران، روسىيە، سەئۇدى ئەرەبىستان قاتارلىق مۇستەبىت ھاكىمىيەتلەرنىڭمۇ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشنى كۈچەيتكەنلىكىنى بىلدۈرگەن.

مىسال قىلىش ئارقىلىق ئىزاھلاپ ئۆتكەن. ئۇ سۆزىدە خىتايدىن باشقا يەنە سەئۇدى ئەرەبىستان، تۈركىيە قاتارلىق دۆلەتلەر ھۆكۈمەتلىرىنىڭ خەلقئارا ساقچى تەشكىلاتىنىڭ قىزىل باشلىق ئۇقتۇرۇشىنى ئۆكتىچىلەرنى باستۇرىدىغان قورالغا ئايلاندۇرۇۋالغانلىقىنى تىلغا ئالغان. يىغىندا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ كومىسسارى ئېرىك ئولەند سۆز قىلىپ، چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشقا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ چوقۇم باشلامچىلىق رول ئوينىشى لازىملىقىنى تەكىتلىگەن. ئۇ بۇنىڭ ئۈچۈن ئامېرىكا ئېلىشقا تېگىشلىك زۆرۈر قەدەملەرنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتكەن. ئۇ، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدىكى ماركو روبىيو ۋە مېركلى قاتارلىق مەجلىس ئەزالىرى ئوتتۇرىغا قويغان چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشقا قارشى تۇرۇش سىياسىتى قانۇن لايىھىسىنى تېزدىن ماقۇللاشنى، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خەلقئارادىكى شېرىك دۆلەتلەر بىلەن بۇ مەسىلىدە ھەمكارلىشىپ كەڭ كۆلەمدە تاقابىل تۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇشىنى تەلەپ قىلغان ئۇ يەنە ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشنى تېخنىكا بىلەن تەمىنلەش ياكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى قوللىنىش قاتارلىق ۋاسىتىلەر بىلەن زۇلۇمغا شېرىك بولۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ھەمدە بۇنداق قىلغانلارنى جازالاشنىڭ يوللىرىنى تېپىش ھەققىدە تەكلىپ بەرگەن

ئۇ يەنە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان دۆلەتلەردىكى مۇناسىۋەتلىك خادىملارغا ۋىزا بەرمەسلىك، جازا تەدبىرى قويۇش، خەلقئارادىكى شېرىكلىرى بىلەن بۇ جەھەتتە ئورتاق ھەرىكەت قىلىشتەك تىرىشچانلىقلارنى كۆرسىتىپ، زوراۋان، مۇستەبىت ھۆكۈمەتلەرنى چېكىندۈرۈۋاتقانلىقىنى ئېيتقان. ئۇ سۆزىدە، ئامېرىكا ھەرگىزمۇ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشنى قوبۇل قىلمايدۇ ۋە بۇنىڭغا ھەر خىل ئاماللار بىلەن تاقابىل تۇرىدۇ، بىز بۇ جەھەتتىكى خىزمەتلىرىمىزنى توختىماي داۋاملاشتۇرىمىز، دېگەن.
That's positive. Thank you so much for sharing the administration's policy initiatives and the. Scott Busby ئەپەندىنىڭ سۆزىدىن كېيىن كومىتېت رەئىسى نۇرى تۈركەل ئۇنىڭدىن سوئال سورىغان. ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ ئۆزىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر قىسىم كومىتېت ئەزالىرى ھەم شۇنداقلا يەنە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ سابىق دىنىي ئىشلار ئەلچىسى سام برائونبەك، سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مايك پامپېئو قاتارلىقلارغا ئۆچ ئېلىش خاراكتېرىدىكى جازا تەدبىر قويغانلىقىنى ھەمدە يەنە ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ ئۇيغۇرچە بۆلۈمىدىكى بىر قىسىم مۇخبىرلارنىڭ يۇرتلىرىدىكى ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنىڭ ئۇلارنىڭ خىزمىتى سەۋەبىدىن جازالانغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ بۇنىڭغا قارىتا كونكرېت تەدبىر ئالغان ياكى ئالمىغانلىقىنى سورىدى

ئىزدىنىۋاتقانلىقىنى ۋە بۇ مەسىلىدە مەسئۇلىيىتى بارلارنى ۋىزا چەكلىمىسى، ئىقتىسادىي جازا قويۇش قاتارلىق ۋاسىتىلەر بىلەن جازالاشقا تىرىشىدىغانلىقىنى ئېيتقان. ئۇ يەنە بۇ جەھەتتىكى دىپلوماتىك تىرىشچانلىقلارنىڭمۇ داۋام قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان. مەزكۇر يىغىندا ھەرقايسى كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرىدىن كەلگەن مۇتەخەسسىسلەر ئوخشىمىغان دۆلەت ھۆكۈمەتلىرىنىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش قىلمىشلىرى ھەققىدە مەلۇمات بەرگەن يىغىندا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى تەتقىقاتچىسى جۇلى مىلساپ خانىم سۆز قىلىپ چەت ئەللەردە جۈملىدىن ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ سەرگۈزەشتلىرىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتكەن يىغىندا سۆز قىلغان ھەر قايسى كومىتېت ئەزالىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇق مۇتەخەسسىسلىرى بىردەك خىتاي روسىيە ئىران سەئۇدى ئەرەبىستان مىسىر قاتارلىق مۇستەبىت ھاكىمىيەتلەرنىڭ

ئۇ ئون ئىككىنچى نويابىر ئوسلودا نورۋېگىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلەن كۆرۈشۈۋاتقان پەيتتە ئۇيغۇرلار ۋە باشقا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ بىرلەشمە قارشىلىق نامايىشىغا دۇچ كەلگەن. مەزكۇر نامايىشنى نورۋېگىيە ئۇيغۇر كومىتېتى، رافتو فوندى، خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى، تىبەت، ۋە تەيۋەن، خوڭكوڭ تەشكىلاتلىرى بىرلىكتە تەشكىللىگەن ئىكەن. گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم بۇ ھەقتە تەپسىلىي خەۋەر يەتكۈزىدۇ. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭ توققۇزىنچى ماي گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالىنا بايربوك بىلەن كۆرۈشۈپ، ئانچە نەتىجىلىك بولمىغان گېرمانىيە زىيارىتىنى ئاخىرلاشتۇرغان. ئاندىن ئونىنچى ماي فىرانسىيەگە كېلىپ، فىرانسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى كاتارىنى كولوننا بىلەن ئۇچراشقان. ئۇ ئون ئىككىنچى ماي ياۋروپادىكى ئۈچ دۆلەت زىيارىتىنىڭ ئاخىرقى بېكىتى بولغان نورۋېگىيەگە كەلگەن، ئەمما خىتاينى رۇسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنى ئاخىرلاشتۇرۇشنىڭ قابىل سالاچىسى قىلىپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇپ كەلگەن چىن گاڭ نورۋېگىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننىكېن ھۇيتفېلد بىلەن كۆرۈشۈۋاتقان دەقىقىلەردە نورۋېگىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى بىناسىنىڭ ئالدىدا ئۇيغۇرلار ۋە باشقا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ بىرلەشمە نامايىشلىرىنىڭ غەزەپلىك سادالىرى ياڭرىغان. نورۋېگىيە ئۇيغۇر كومىتېتىنىڭ رەئىسى بەختىيار ئۆمەر ئەپەندىنىڭ بۈگۈن ئون ئىككىنچى ماي نەق مەيداندىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ بىلدۈرۈشىچە، نورۋېگىيە پايتەختى ئوسلودىكى بۇ نامايىشنى نورۋېگىيە ئۇيغۇر كومىتېتى، رافتو فوندى، خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى، تىبەت تەشكىلاتى، نورۋېگىيە تەيۋەن كومىتېتى ۋە نورۋېگىيە خوڭكوڭ كومىتېتى قاتارلىق تەشكىلاتلار بىرلىكتە ئۇيۇشتۇرغان.
بۈگۈن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭنىڭ نورۋېگىيە زىيارىتىگە قارشى ئورۇنلاشتۇرۇلغان بۇ بىرلەشمە نامايىش ناھايىتى ياخشى بولدى، ئۈنۈملۈك قىلدۇق، بۇنىڭغا نورۋېگىيە ئاخبارات ۋاسىتىلىرى، مېدىيالار كېلىپ. بىزنى زىيارەت قىلغان بولدى ھەم نەق مەيداندىنمۇ تارقاتتى. دېمەك، ھۆكۈمەتنىڭكىمۇ، خەلقنىڭكىمۇ ناھايىتى دىققىتىنى قوزغىغان بىر مەسىلە. ھۆكۈمەت ناھايىتى مەخپىي تۇتقانلىقى ئۈچۈن، بىز بۇنى ھەتتا نامايىشقا بىر سائەت قالغان ۋاقىتقىچە نامايىش مەيدانىنى ئۈچ قېتىم ئالماشتۇرۇشقا توغرا كەلدى. دېمەك، خىتاي ئۆزىنىڭكى شەرمەندە جىنايىتىنى نورۋېگىيەدە يەنىلا يوشۇرالماي، بىزنىڭ قاتتىق قارشىلىقىمىزغا ئۇچراپ قايتتى.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى سەمەت ئابلا ئەپەندى بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، بۇ قېتىمقى نامايىشنى ئۇيۇشتۇرۇشتىكى مەقسەت ۋە نامايىشنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالى ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى.
ئالدىنقى ھەپتە خىتاينىڭ يېڭى تەيىنلەنگەن تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭنىڭكى نورۋېگىيەگە زىيارەتكە كېلىدىغانلىقىدىن تۇيۇقسىز خەۋەر تاپتۇقتە. بۇنداق بولۇشى ھەمدە مۇشۇ ئالدىنقى بىر نەچچە يىلنىڭ ئىچىدە خىتاينىڭكى ئەمەلدارلىرى نورۋېگىيەگە زىيارەتكە كەلگەن ۋاقتىدا بىر نەچچە كۈن قالغىچە بۇنى مېدىيادىن ئاخباراتتىن يوشۇرىدىغان بىر ئەھۋال شەكىللەندى شۇڭا بۇنى بەكلا كېچىكىپ بىلىۋاتىمىز شۇنداق بولسىمۇ قانداق بولمىسۇن بۇنى بىلدۇق بىلگەندىن كېيىن بىز دەرھال ھەرىكەتلىنىپ نورۋېگىيە ئۇيغۇر كومىتېتى نامايىش پىلانىنى تۈزدۇق نامايىش مۇشۇ چىن گاڭ ئاشۇ نورۋېگىيەنىڭكى دۆلەت مىنىستىرىنىڭ ئىشخانا بىناسىدا سۆھبەت ئۆتكەزگەن ۋە ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈۋاتقان پەيتتە ئېلىپ بېرىلدى، ئاشۇنىڭكى شۇ بىنانىڭ ئالدىدا ئادەملەر بىرەر يۈزدىن ئارتۇق ئادەم قاتناشتى، نامايىش ناھايىتى جانلىق، جۇشقۇن بولدى، بۇ يەرگە بۇ نامايىشتا ھەم ئالاھىدە بولغىنى نورۋېگىيەدىكى سىياسىي پارتىيىلەردىن، ئۆكتىچى پارتىيىلەردىن سولچىللار پارتىيىسىنىڭ پارلامېنت ئەزاسى، ئاندىن كېيىن مۇھىت يەنى يېشىللار مۇھىت پارتىيىسىنىڭكى پارلامېنت ئەزاسى كېلىپ قاتناشتى، ئۇلار نۇتۇق سۆزلىدى، بۇلار ناھايىتى ياخشى سۆزلىدى، بىزنىڭ مەسىلىمىزنى تەپسىلىي. ئۇيغۇرلارنىڭكى شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنغا ئۇچراۋاتقانلىقى، نەچچە مىليون ئۇيغۇرنىڭكى ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەرنىڭ ئۇ يەردە ناھايىتى ئېغىر كۈنلەرگە، زۇلۇمغا دۇچ كېلىۋاتقانلىقى، بۇ ئەھۋاللارنىڭ ھەممىسىنى ياخشى تونۇشتۇردى، سۆزلىدى.
بۇ قېتىمقى نامايىشقا نورۋېگىيە سولچىللار پارتىيىسىنىڭ پارلامېنت ئەزاسى ئولا ئەلۋېستۇئېن ئەپەندىمۇ قاتناشقان بولۇپ، ئۇ، سىز بۇ نامايىشقا نېمە ئۈچۈن قاتناشتىڭىز؟ دېگەن سوئالىمىزغا مۇنداق جاۋاب بەردى. بۈگۈن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چېن گاڭ نورۋېگىيەگە كەلگەندە، مەن ئۇيغۇرلار، تىبەتلەر، تەيۋەنلىكلەر ۋە خوڭكوڭلۇقلارنىڭ نامايىش سېپىگە قوشۇلۇپ، ئۆزۈمنىڭ ئۇلارغا بولغان ھېسداشلىقىمنى نامايان قىلىشنى لايىق كۆردۈم. مېنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئېغىر دەرىجىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىدىن خەۋىرىم بار. قېلىپلاشقان ئىبارە بويىچە ئېيتقاندا، بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرىدا ئازاب چەكمەكتە. ئەمەلىيەتتە سانى ئۇنىڭدىن كۆپ بولۇشى مۇمكىن. ئەمما نورۋېگىيە ھۆكۈمىتى يېقىنقى مەزگىللەردىن بۇيان خىتايغا ئانچە قاتتىق پوزىتسىيەدە بولالمايۋاتىدۇ. خىتاينى تەنقىدلەشكە جۈرئەت قىلالمايۋاتىدۇ. بىز بۇنىڭدىن ئىنتايىن ئەپسۇسلىنىمىز. ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقان بىر ھاكىمىيەتنىڭ قىلمىشلىرىغا سۈكۈت قىلىش ئۇنى قوللىغانلىق بىلەن باراۋەر. ئىشلار بۇنداق بولماسلىقى كېرەك.
نامايىشقا يېشىللار پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت ئەزاسى راسمۇس خانسون ئەپەندىمۇ قاتناشقان بولۇپ،

ئۇ مۇنداق دېدى، مەنچە بۇ تەنقىدلەر توغرا. نورۋېگىيە ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايدىن ئىبارەت بۇ مۇستەبىت دۆلەتنىڭ ئۇيغۇرلار ۋە تىبەتلەرگە يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇملىرىنى ئەيىبلىيەلمەسلىكى مېنى ۋە نۇرغۇن ئادەملەرنى ئۈمىدسىزلەندۈرمەكتە. نورۋېگىيەدەك دېموكراتىك بىر دۆلەتنىڭ خىتايغا تىز پۈكۈشى دۆلەت ئۈچۈن ھاقارەتتۇر. بىز ۋە نورۋېگىيە ئۈچۈن ئېيتقاندا، بۇ قوبۇل قىلغۇسىز، نومۇسلۇق بىر ئىش.

بىرى، ياۋروپانى ئامېرىكىدىن ئۇزاقلاشتۇرۇپ، خىتايغا يېقىنلاشتۇرۇش. فىرانسىيە پىرېزىدېنتى ماكروننىڭ ياۋروپانى ئامېرىكا ۋە خىتايدىن كېيىنكى ئۈچىنچى قۇتۇپ قىلىپ قۇرۇپ چىقىش تەشەببۇسىغا ماسلىشىش. ئىككىنچىسى، گېرمانىيە، فىرانسىيە ۋە نورۋېگىيە قاتارلىق ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى ئىقتىسادىي كۈچى يۇقىرى دۆلەتلەر بىلەن بولغان ئىقتىسادىي كېلىشىملەرنىڭ سالمىقىنى كۆپەيتىپ، ئۇلارنى تەيۋەن ۋە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرىدە بۇرۇنقىدەك زۇۋان سۈرمەس ھالغا كەلتۈرۈش. ئۈچىنچىسى، رۇسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشى سەۋەبلىك ياۋروپا ئىتتىپاقى رۇسلارغا ياردەم قىلىۋاتىدۇ دەپ قارىغان بىر قىسىم چەت ئەل شىركەتلىرىگە ئېمبارگو قويغان بولۇپ، خىتاينىڭ غەربتىكى بەزى چوڭ شىركەتلىرى بۇنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان. چىن گاڭنىڭ ئۈچ دۆلەت زىيارىتىنىڭ ئاخىرقى مەقسىتى مانا بۇ جازاغا ئۇچرىغان خىتاي شىركەتلىرىنى زىياندىن قۇتۇلدۇرۇپ چىقىش بولغان. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭنىڭ نورۋېگىيە زىيارىتىنىڭ كۈچلۈك قارشىلىققا دۇچ كەلگەنلىكىگە دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇر ھۈنەر كەسىپلىرىنى ئاتالمىش جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە تەشۋىق قىلىشقا باشلىغان. بۇلارنىڭ بىرى ئۇيغۇر كۇلالچىلىقىدۇر. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋەرلىرىدە ئۇيغۇر ھۈنەرۋەنلىرىنىڭ خىتاي ئۇستىلىرىنىڭ ياردىمىدە ئەنئەنىۋى ساپالچىلىق تېخنىكىسىنى يېڭىلاپ، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ سېھرىي كۈچىنى نامايان قىلىدىغان ساپال بۇيۇملىرىنى ئىشلەپ چىقىرىۋاتقانلىقى تەشۋىق قىلىنغان. ئۇيغۇر مەدەنىيەت تارىخى ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەر ۋە بىر قىسىم خىتاي ئانالىزچىلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارغا تەۋە بولغان ماددىي ۋە مەنىۋى مەدەنىيەت ئەنئەنىلىرىنى خىتاي مەدەنىيىتىگە باغلاۋاتقانلىقىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ كىملىكى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ رايوندىكى مەدەنىيەت ئىزلىرىنى ئۆچۈرۈشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. پروگراممىنى مۇخبىرىمىز مېھرىبان تەييارلىغان. ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى ھۈنەر كەسىپلىرىدىن بىرى بولغان كۇلالچىلىق يېقىندىن بۇيانقى خىتاي تەشۋىقات خەۋەرلىرىدە ئاتالمىش جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ بىر قىسمى قىلىپ تەشۋىق قىلىنماقتا. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەرنىڭ ئەڭ يېقىنقىسى بەشىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى كۈنى خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورىدا ئېلان قىلىنغان ۋارىسلىق ئىجادىيەت كەلگۈسىگە قەدەم، ئۇيغۇر كوزىچىلىق سەنئىتى ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلدى سەرلەۋھىلىك چاتما خەۋەر. خەۋەردە قەشقەر، يېڭىسار، كۇچار، تۇرپان، بىڭتۈەنگە قاراشلىق تۇمشۇق شەھىرىدىكى كۇلالچىلىقنى كەسىپ قىلغان ئۇيغۇر ھۈنەرۋەنلىرىنىڭ ساپال بۇيۇملىرى بىرىنچى ماي ساياھەت مەزگىلىدە خىتاي ساياھەتچىلىرى تەرىپىدىن بەس بەستە سېتىۋېلىنغانلىقى، بۇ رايونلاردىكى كۇلالچىلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىتى ۋە ھۆكۈمەت كادىرلىرىنىڭ ياردىمىدە كۇلالچىلىق كەسپىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، ئىقتىسادىي ئۈنۈم ياراتقانلىقى مەدھىيلەنگەن. مەزكۇر خەۋەردە يەنە كۇلالچىلارنىڭ جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ راۋاجلىنىشىغا تۆھپە قوشۇۋاتقانلىقى تەكىتلەنگەن. خەۋەردە قەشقەرنىڭ يېڭىسار ناھىيەسىدىكى ئاتا مىراس كۇلالچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىدىغان يەتتىنچى ئەۋلاد كوزىچى ئابدۇراخمان مەمەت ئىمىن، شۇ ناھىيەدىكى سەككىزىنچى ئەۋلاد ئۇيغۇر كوزىچى زۇلپىقار ئابابەكرى قاتارلىقلارنىڭ خىتاي كادىرلىرىنىڭ يېتەكچىلىكىدە خىتاينىڭ جياڭشى ئۆلكىسىدىكى ساپال بۇيۇملار مەركىزى جىڭدېجېندىن كەلگەن خىتاي ئۇستىلىرىنىڭ تېخنىكىلىق ياردىمىگە ئېرىشىپ، ئەنئەنىۋى ساپالچىلىق تېخنىكىسىنى يېڭىلاپ، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ سېھرىي كۈچىنى نامايان قىلىدىغان ساپال بۇيۇملىرىنى ئىشلەپ چىقىرىپ، يۇقىرى دەرىجىدە ئىقتىسادىي ئۈنۈم ياراتقانلىقى بايان قىلىنغان. خەۋەردە يەنە قەشقەردىكى كوزىچى تۇرسۇن قاسىمنىڭ كۆپلىگەن شاگىرتلارنى يېتىلدۈرۈپ،

ئۇنداقتا خەلقئارادىكى تەتقىقاتلاردا ئۇيغۇرلاردا نەچچە مىڭ يىللىق تارىخقا ئىگە ھۈنەرۋەنچىلىك كەسپى دەپ تەرىپلىنىدىغان ئۇيغۇر كۇلالچىلىقى نېمە ئۈچۈن خىتاي خەۋەرلىرىدە جۇڭخۇا ساپالچىلىق مەدەنىيىتىنىڭ بىر پارچىسى قىلىپ تەشۋىق قىلىنىدۇ ئۇيغۇر ساپالچىلىق ھۈنىرىنىڭ تارىخى بىلەن خىتاي ساپالچىلىقىنىڭ تارىخى ۋە ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئارخېئولوگىيەلىك قېزىشلاردا تېپىلغان ساپال بۇيۇملىرىنىڭ مەدەنىيەت ئالاھىدىلىكى بىلەن خىتاي ساپال بۇيۇملىرىدا قانداق پەرقلەر بار ئۇيغۇر كۇلالچىلىق ھۈنىرىدە يارىتىلغان ساپال بۇيۇملاردا ھەقىقەتەن خىتاي تەشۋىقات خەۋەرلىرىدە دېيىلگەندەك ئاتالمىش جۇڭخۇا ساپالچىلىق مەدەنىيىتى نامايان قىلىنغانمۇ؟
بۇ بىر قاتار سوئاللار ھەققىدە چەت ئەللەردە ياشاۋاتقان بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر، بولۇپمۇ ئۇيغۇر تارىخى ۋە ئارخېئولوگىيەسى، فولكلور مەدەنىيىتى، شۇنداقلا ئوتتۇرا ئاسىيا تەتقىقات ساھەسىدىكى كىشىلەر زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۆز قاراشلىرىنى ئاڭلارمەنلەر بىلەن ئورتاقلاشتى.
ئارخېئولوگ قۇربان ۋەلى ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ئۇيغۇرلارنىڭ كۇلالچىلىق ھۈنىرىنىڭ نۆۋەتتە خىتاينىڭ كۇلالچىلىق مەدەنىيىتىنىڭ بىر قىسمى دەپ تەشۋىق قىلىنىشى تارىخ ۋە مەدەنىيەت جەھەتتە ئىلمىي ئاساسى بولمىغان بىمەنە تەشۋىقات ئىكەن.
كۇلالچىلىق يەنى ساپالچىلىق بۇنداق ھۈنەرلەرنى خىتايلار ھازىر ھۈنىرىنىڭ بىر قىسمى يەنى خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ بىر قىسمى دەپ ئاتاشقا باشلاپتۇ. ئۇيغۇرلاردىكى ساپالچىلىق خىتايلاردىن كەلگەن دەپ خىتايلارنى ئەكېلىپ ئاشۇ ھازىرقى ساپالچىلارغا باشلىق قىلىپ ئۇستاز دەپ ئاشۇ ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتىگە قوشۇۋېلىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. جۇڭخۇا مەدەنىيىتى دەپ بىر قەدىمكى مەدەنىيەت يوق. جۇڭخۇا دېگەن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئونىنچى يىللاردا خىتاينىڭ چىڭ سۇلالىسىنى ئاغدۇرۇپ تاشلىغاندىن كېيىن، بۇ پەيدا بولغان ئىسىم. دېمەك، جۇڭخۇا دېگەن بىرەر يۈز يىل بولدى بۇ ئىسىمنىڭ پەيدا بولغىنىغا. بۇ ساپالنىڭ پەيدا بولغىنى ئۇيغۇرلاردا ئالتە مىڭ يىلدىن ئارتۇق. خىتايلاردىمۇ ئۈچ مىڭ يىل، ھەتتا بىر مىڭ يىلدىن ئاشمايدۇ. يەنى مۇنداق بىر ئەھۋال ئاستىدا قەدىمكى مەدەنىيەتلەرنى، قەدىمكى ھۈنەر كەسىپلەرنى جۇڭخۇا دېگەن ئىسىم ئاستىغا قويۇۋېلىش، بۇ بىر بىمەنىلىك، بۇ ئاقمايدىغان گەپ.
قۇربانۋەلى ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇيغۇر كۇلالچىلىقىدىكى ساپال بۇيۇملىرىنىڭ ياسىلىشى، تۈرلىرى ۋە ئىشلىتىش جەھەتتىكى مەدەنىيەت ئالاھىدىلىكى خىتايلاردىكى ساپال بۇيۇملىرىدىن پۈتۈنلەي پەرقلىق ئىكەن.
ئۇيغۇرلاردىكى كاھىشچىلىق، ساپالچىلىق خىتايلاردىكى ساپالچىلىق ۋە كاھىشچىلىق بىلەن سېلىشتۇرغاندا، ئۇ خىتايدىن ئۆگەنگەنلىكىنى ئېتىراپلا قىلمايدۇ. تەكلىماكاننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا، ھەر قايسى بۇلۇڭ پۇچقاقلىرىدا، ھەتتا مىڭئۆيلەردە كۆرۈنگەن رەسىملەردىمۇ بۇ ساپالچىلىق، كاھىشچىلىقتىن خەۋەر بار. ئۇنىڭدا ھەر خىل ساپاللار، ھەر خىل ساپالچىلىقتىن پەيدا بولغان ئەسۋابلار كۆرۈنىدۇ.
قۇربانۋەلى ئەپەندى يەنە خىتايلاردىكى كۇلالچىلىقنىڭ تارىخىنى ئىسپاتلايدىغان ئارخېئولوگىيىلىك ساپال بۇيۇملىرىنىڭ تارىخى ئۈچ مىڭدىن تۆت مىڭ يىلغىچە ئىكەنلىكىنى، ھالبۇكى، تارىم ۋادىسىدىكى قەدىمىي قەبرىلەردىن تېپىلغان ساپال بۇيۇملىرىنىڭ ئالتە مىڭ تۆت يۈز يىللىق تارىخقا ئىگە ئىكەنلىكى كاربون ئون تۆت تېخنىكىسى ئارقىلىق ئىسپاتلانغانلىقىنى بىلدۈردى.
بۇ خىتايلاردىكى بۇ ساپالچىلىق ئاساسەن ئۈچ پۇتلۇق داڭقان، خۇمرا، ئىدىش قاتارلىقلار. بۇلارنىڭ يىل دەۋرىنى ئالدىغا سۈرۈپ كەلسە ئۈچ مىڭ يىل، تۆت مىڭ يىلدىن ئاشمايدۇ. ئەمدى ئۇيغۇرلاردا كۇلالچىلىق خىتايلاردىنمۇ كۆپ. بۇ ساپال قاچىلارنىڭ شەكلى، تۈرلىرى ناھايىتى كۆپ. مەسىلەن، ئىدىش، كۈپ، داڭقان، ئېۋرىق، شۇنداق خىلمۇ خىل نەرسىلەر. ئومۇمەن ئىشلەتكەن.

ئالتە مىڭ تۆت يۈز يىل. دېمەك، كۇلالچىلىق بىزدە بارلا ئەمەس، تۈرى ناھايىتى كۆپ. مۇشۇ داڭقان خىتايلارغا ئوخشاپ كەتكەندىن باشقا قالغان نەرسىلەر ھېچقايسى خىتاينىڭكىگە ئوخشىمايدۇ، خىتاينىڭكىدىن ئىلغار. ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، ئۇيغۇرلار تارىخىدا خىتاي مەدەنىيىتىگە باغلىنىشلىق ھۈنەر كەسىپلىرى بولمىغان ئىكەن. ئەكسىچە، كۇلالچىلىقنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۇيغۇر ھۈنەر كەسىپلىرىدە ھىندىستان مەدەنىيىتىنىڭ تەسىرى بار ئىكەن. ئەمدى پۈتۈن مۇشۇ ساپال قاچىلارنىڭ شەكلى ۋە ياسىلىش ھۈنەر ئەھۋالىدىن قارىغاندا بۇ ھىندىستان مەدەنىيىتى بىلەن يېقىن. چۈنكى تارىم ۋادىسىدىن لاداخ يولى بىلەن ھىندىستانغا بېرىپ ئۆزئارا مەدەنىيەت ئالماشتۇرىدىغان بۇنداق باردى كەلدى ئىنتايىن قويۇق بولغان قەدىمدە. مۇقىم ئېيتالايمىزكى، خىتاي مەدەنىيىتى بىلەن ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ھېچقانداق مۇناسىۋىتى يوق. خىتايدىن بىزگە مەدەنىيەت كەلمىگەن. ئۇيغۇرلار ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتى شۇ كۇلالچىلىق، ساپالچىلىق بولسۇن ھەممىسى لاداق يولى بىلەن ھىندىستانغا بېرىپ كېلىش ئارقىلىق ئۆزئارا ئالماشقان. تارىم ۋادىسىدىن تېپىلغان ھەر قانداق بىر ساپال بۇيۇمنىڭ شەكلى ۋە ھۈنەر نېمىسىدىن قارىغاندا ئۇ ھىندىستان مەدەنىيىتى بىلەن يېقىن، خىتاي بىلەن يېقىن ئەمەس.
نۆۋەتتە ئامېرىكىنىڭ نيۇ يورك شتات ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخ كەسپىدە دوكتورلۇق ئوقۇشىدىكى تەتقىقاتىنى داۋام قىلىۋاتقان لو زۇڭيى ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى يۈرگۈزۈۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە يەنە ئوتتۇرا ئاسىيا مەدەنىيىتىگە ۋەكىللىك قىلىدىغان ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكى ۋە مەدەنىيەت خاسلىقىنى يوقىتىش ۋە خىتاي مەدەنىيىتىگە ئايلاندۇرۇشقا ئۇرۇنماقتىكەن. لو زۇڭيى مۇنداق دېدى.
خىتاي مۇستەملىكە ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتىنىمۇ يوقىتىشقا ئۇرۇنۇشى ئىنتايىن قەبىھ ۋاسىتىلەر ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ. چۈنكى ئۇ ھازىر ئۇيغۇرلارنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى يوقىتىپلا قالماستىن، يەنە ئوتتۇرا ئاسىيا مەدەنىيىتىنىڭ ياراتقۇچىلىرىدىن بىرى بولغان ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ خاس ئالاھىدىلىكىنى ئىپادىلەيدىغان ئۇيغۇر ھۈنەرۋەنچىلىك كەسىپلىرىنىمۇ يوقىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. كۇلالچىلىق ئەنە شۇلارنىڭ بىرى. چۈنكى كۇلالچىلىقتا ئىپادىلەنگەن ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئالاھىدىلىكى ئوتتۇرا ئاسىيا مەدەنىيىتىنىڭ ئىپادىسى. ئۇ ھەرگىزمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى تەشۋىق قىلغاندەك خىتاي مەدەنىيىتى، ياكى ئاتالمىش جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ ئىپادىسى ئەمەس. شۇڭا ئۇ ھازىر ئۇيغۇرلاردىكى ئوتتۇرا ئاسىيا مەدەنىيەت ئالاھىدىلىكى ئىپادىلىنىدىغان بارلىق ئالاھىدىلىكلەرنى يوقىتىپلا قالماستىن، ئەمەلىيەتتە ئوتتۇرا ئاسىياغا خاس بولغان ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ئوغرىلاپ، ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىشقا ئۇرۇنماقتا. لو زۇڭيى ئەپەندى يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا مەدەنىيىتىنىڭ مەركىزىدىكى مىللەت ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئۇيغۇرلار ئىزچىل ھالدا ئوتتۇرا ئاسىيا مەدەنىيىتىنىڭ مەركىزى بولۇپ كەلگەن. شۇڭا ئۇيغۇرلار مەدەنىيەت جەھەتتە تاشقى ئىران، يەنى بۈگۈنكى سەمەرقەنت رايونلىرى، ئۇندىن باشقا ھىندىستاننىڭ بۇددا مەدەنىيىتىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان. بۇ جايدىن تېپىلغان ساپال بۇيۇملاردىمۇ بۇ ئالاھىدىلىكلەر ئىپادىلەنگەن. بۇ يەردە خىتاينىڭ، يەنى خىتاي تىللىق سۇلالىلەرنىڭ تەسىرى ئىنتايىن ئاز بولغان، ھەتتا يوق دېيەرلىك دېسەكمۇ بولىدۇ. تارىختىن قارايدىغان بولساق، ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى خىتاي سۇلالىلەرنىڭ شەرقىي تۈركىستان رايونىغا تەسىر قىلغۇدەك كۈچىمۇ بولمىغان. ئەكسىچە، خىتاي سۇلالىلىرى شەرقىي تۈركىستان رايونىدىكى مەدەنىيەتنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان ياكى قوبۇل قىلىۋالغان، ھالبۇكى، خىتايدىن شەرقىي تۈركىستانغا بولغان تەسىر يوق دېيەرلىك. لو زۇڭيى ئەپەندى ئاتالمىش جۇڭخۇا مەدەنىيىتى ھەققىدە يەنە مۇنداق دېدى. تارىختىكى خىتاي مەدەنىيىتى ئەمەلىيەتتە مەۋجۇت ئەمەس. چۈنكى تارىختىكى ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك مەدەنىيىتى خەن سۇلالىسى دەۋرىدىلا يوقالغان. ئۇ ھازىر تەشۋىق قىلىۋاتقان جۇڭخۇا مەدەنىيىتى ئەمەلىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كوممۇنىزم مەدەنىيىتى ۋە ھاكىمىيەتنى مەركەزلەشتۈرۈشنى نىشان قىلغان مۇستەملىكە مەدەنىيىتى. خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر بۇ تەشۋىقاتنى ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ مەدەنىيەت مەركىزى بولغان شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىش ۋە بىر يول، بىر بەلۋاغ قۇرۇلۇشى نامىدا ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە ئۆز تەسىرىنى كېڭەيتىشكە ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. ئەمما بۇ مەغلۇبىيەت بىلەن ئاياغلىشىدۇ. ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى جۇڭخۇا مەدەنىيىتى تەشۋىقاتى ئارقىلىق جۇڭخۇا ئىمپېرىيەسىنىڭ ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىنىڭ مەركىزى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاش ۋە ئۆزىنىڭ ئەتراپتىكى مەدەنىيەتلەرنى ئاسسىمىلياسىيە قىلىش ئىقتىدارىنى كۆرسىتىشكە ئۇرۇنماقتىكەن. ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنى يۈرگۈزۈشىمۇ مۇشۇ سەۋەبتىن بولغان ئىكەن.

ھېيتگاھ جاماسىغا ئوخشاش ئۇيغۇر مەسچىتلىرىدا ئىشلىتىلگەن رەڭدار ساپال كاھىشلاردا، ئۇيغۇر مازارلىرىدا ۋە ئۇيغۇر بىناكارلىقىدىكى رەڭدار بېزەكلەردە ئۇيغۇر كۇلالچىلىق سەنئىتى ئىپادىلەنگەن ئىكەن. ئۇيغۇر تۇرمۇشىدا ساپالچىلىق ھېچ ۋاقىت كەم قالمىغان. بىزنىڭ مىڭ ئۆي بوياقلىرىمىزدا، تام رەسىملىرىمىزدە ھەر ۋاقىت ئاشۇ ساپال قاچىنىڭكى ئوبرازى يارىتىلغان. مەسچىتلەردىكى مىھرابلىرىنى ياساشتا، مەسچىتلەرنىڭكى تېشىدىكى ياكى گۈمبەزلىرىنى ياساپ چىقىرىشتا بىزنىڭ مۇشۇ ئەنئەنىۋى رەڭ كۇلالچىلىقلىرىمىزنىڭكى تېخنىكىسى ناھايىتى يۇقىرى سۈپەتتە ئاشۇنداق ئىشلەپ چىقىرىلغان. مەسىلەن، قەشقەر ھېيتگاھىدىكى ساپال ھېيتگاھ مەسچىتىگە ئورالغان ساپال بۇيۇملارنىڭكى رەڭدار كاھىشلىرى ھەممىسى شۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ساپالچىلىق، كۇلالچىلىق تېخنىكىسى ئىپادىلىنىپ تۇرىدۇ. يەنە بىرسى ماۋۇ قەبرىلەرنى ياسىغان ۋاقتىدىمۇ شۇ قەبرىنىڭ ھەرقانداق بوران چاپقۇن شامال تەبىئەت ھادىسىلىرىغا چىداشلىق بەرداشلىق بېرىش ئۈچۈنمۇ ساپال كۇلالچىلىق تېخنىكىسىدىن پايدىلانغان شۇ نۇرغۇن قەدىمكى قەبرىلىرىمىزدىمۇ تېپىلىدۇ. ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى كۇلالچىلىق مەدەنىيىتى ئىپادىلەنگەن مەسچىت قۇرۇلۇشلار ئۇيغۇرلارنىڭ نەقىشلىك ئۆي بېزەكلىرىنى،

پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى. خىتاينىڭ دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ تەقىب-نازارەت دۆلىتىگە ئايلىنىشى بىلەن، غەربتىكى نۇرغۇن دۆلەتلەردە خىتاي شىركەتلىرى ئىشلەپ چىقارغان كامېرا ۋە بەزى يۇقىرى تېخنىكىلىق كۆزىتىش ئۈسكۈنىلىرىنى ئىمپورت قىلىشقا چەكلىمە قويۇش كۈچەيمەكتە. گوللاندىيە پايتەختى ئامستېردام شەھەرلىك پارلامېنتمۇ قارار ماقۇللاپ بۇنىڭغا ئاۋاز قوشقان. گوللاندىيە پارلامېنتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل ئىككىنچى ئايدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان زۇلۇم سىياسىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئېتىراپ قىلغان ئىدى. تۆتىنچى ماي كۈنى ئامستېردام شەھەرلىك پارلامېنت خىتايدىن ئىمپورت قىلىنغان كامېرا ۋە بەزى يۇقىرى تېخنىكىلىق مەھسۇلاتلارنى سېتىۋالماسلىق توغرىسىدا قارار لايىھىسىنى ماقۇللىغان. خەۋەر تەپسىلاتىنى ئەنقەرەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايلى. گوللاندىيە پايتەختى ئامستېردامنىڭ شەھەرلىك پارلىمېنتى بەشىنچى ئاينىڭ تۆتىنچى كۈنى كۆپ ساندا پارلىمېنت ئەزاسىنىڭ ئاۋاز بېرىشى بىلەن شەھەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ خىتايدىن ئىمپورت قىلىنغان كامېرا ۋە بەزى يۇقىرى تېخنىكىلىق مەھسۇلاتلارنى سېتىۋالماسلىق توغرىسىدىكى قارار لايىھەسىنى ماقۇللۇقتىن ئۆتكۈزگەن. قاراردا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن چېتىشلىقى بولغان شىركەتلەر ئىشلەپ چىقارغان كامېرا ۋە بەزى تېخنىكىلىق مەھسۇلاتلارنى سېتىۋېلىشنىڭ چەكلەنگەنلىكى كۆرسىتىلگەن. مەزكۇر قارار لايىھەسىنى گوللاندىيەدىكى دەنك پارتىيىسىدىن بولغان پارلامېنت ئەزاسى سۇلايمان قويۇنچى ئەپەندى سۇنغان بولۇپ، ئامستېردام شەھەرلىك پارلىمېنتىدىكى كۆپ ساندىكى پارلىمېنت ئەزالىرىنىڭ ئاۋاز بېرىشى بىلەن تۆتىنچى ماي كۈنى ماقۇللۇقتىن ئۆتكەن. گوللاندىيەدىكى دەنك پارتىيىسىدىن بولغان نۆۋەتتە ئامستېردام شەھەرلىك پارلىمېنتتا پارلىمېنت ئەزاسى ۋەزىپىسىنى ئۆتەۋاتقان سۇلايمان قويۇنچى ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ،

كامېرالارنى گوللاندىيەگە ساتقانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى. بۇ كامېرالارنىڭ گوللاندىيەدە خىتاينىڭ جاسۇسلۇق پائالىيەتلىرىدە ئىشلىتىش خەۋپى بارلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە خىتاي شىركەتلىرى بۇ كامېرالارنى گوللاندىيەدە سېتىپ پۇل تاپسا، بۇ پۇلنى ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش ئۈچۈن ئىشلىتىشى مۇمكىن. شۇڭا گوللاندىيەدە خىتاي شىركەتلىرى سېتىۋاتقان كامېرالارنى ئىشلىتىشنى چەكلەشنى تەلەپ قىلغان ئىدۇق. بۇ تەلىپىمىز ئامستېردام شەھەرلىك پارلامېنت تەرىپىدىن ماقۇللاندى. بۇ قارارغا ئاساسەن ئامستېردام شەھىرىدە خىتاي شىركەتلىرى ئىشلەپ چىقارغان كامېرالارنى ئىشلىتىش چەكلەندى. بۇندىن كېيىن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن چېتىشلىقى بار شىركەتلەردىن تېخنىكا بۇيۇملىرى سېتىۋېلىنمايدىغان بولدى. ئامېرىكىدىكى سى بى سى خەۋەرلىرى تورىنىڭ تۆتىنچى دېكابىر كۈنى ئېلان قىلغان ماقالىسىگە قارىغاندا، خىتاي ھازىر پۇقرالارنى ئومۇميۈزلۈك كۆزىتىش ۋە كونترول قىلىش دەۋرىگە كىرگەن بولۇپ، مەملىكەتنىڭ ھەممە جايىغا تۆت يۈز مىليون كامېرا ئورنىتىپ، دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ تەقىب نازارەت دۆلىتىگە ئايلانغان. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇرلار مۇشۇ كامېرالار ئارقىلىق يىگىرمە تۆت سائەت كۆزىتىلمەكتە ئىكەن. سۇلايمان قويۇنچى ئەپەندى گوللاندىيەدە

ياۋروپا ئىتتىپاقى پارلامېنتىمۇ بۇ ھەقتە تەييارلىق قىلىۋاتىدۇ. ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەر خىتايدىن مال ئىمپورت قىلغاندا خىتاي شىركەتلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلغان قىلمىغانلىقى تەكشۈرۈلىدۇ. شۇڭا ئالدىمىزدىكى يىللاردا ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن چېتىشلىقى بار نۇرغۇن خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ماللىرى ياۋروپا دۆلەتلىرىدە چەكلىنىدۇ دەپ ئويلايمەن. گوللاندىيەدىكى لاگېر شاھىتى ئۆمەر بېكالى ئەپەندى گوللاندىيەدىكى ئۆكتىچى پارتىيەلەردىن بولغان پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ خىتايدا كەڭ كۆلەمدە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى، ئۇيغۇرلار ۋە خىتايدىكى باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ئەھۋالىنىڭ

ھە بۇ قېتىمقى بىزنىڭ گوللاندىيە ھۆكۈمىتىنىڭكى بۇنداق بىر ياخشى قارارنى چىقىرىشى بۇنىڭ بىلەن توختاپ قالمايدۇ ئۇنىڭ ئالدىدا بىر ئايغا يەتمىگەن ۋاقىت ئىچىدە خىتايغا ساتىدىغان ئۆزەك دېتال ماتېرىياللىرىنىمۇ سېتىشنى چەكلىدى بۇرۇن بولمىسا خىتاي بىلەن بولغان ئىقتىسادىي مۇناسىۋىتى ئىنتايىن ياخشى بولغان بۇ قېتىمقى ئۇكرائىنا ئىشىنى ئۇرۇشىنى خىتاينىڭ قاتتىق روسىيەنى قاتتىق قوللاپ قۇۋۋەتلىشى سەۋەبىدىن ياۋروپا بىلەن بىر قاتار گوللاندىيە ھۆكۈمىتىمۇ بۇنىڭغا قارشى تەدبىر چارىلىرىنى ئېلىۋاتىدۇ ھەم بۇندىن كېيىن تېخىمۇ بۇ گوللاندىيە ئامستېردام شەھىرى ۋە دەنھاخ شەھىرىدىلا بۇ كامېرالارنى كىرىشنى توختاپ قالماستىن، بەلكى پۈتۈن گوللاندىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بارلىق شەھەر ۋە ناھىيە، يېزىلارغىچە تارقىلىپ، خىتاي بىلەن بولغان ئىقتىسادىي مۇئامىلىسىنى چوقۇم ئەڭ تۆۋەن دەرىجىگە چۈشۈرىدىغانلىقىغا ئىشەنچىمىز كامىل. گوللاندىيە پارلامېنتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان زۇلۇم سىياسىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئېتىراپ قىلغان ئىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.